ສົດຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຖືກບຸກລຸກໂດຍແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແຕ່ຕະຫຼອດມາໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆນານາຈາກຕ່າງ ປະເທດມາກມາຍ ເຊັ່ນວ່າຈາກປະເທດໄທ ອົດສະຕຣາເລຍ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫວຽດນາມ ຈີນ ແລະກໍຫຼາຍປະເທດໃນໂລກນີ້ ເຊິ່ງວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ກໍໄດ້ສັກຢຸກສັກຢາສະກັດ ກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕະຫຼອດມາຢູ່ ເຊິ່ງວ່າໃນເວລານີ້ ສາທາລະນະສຸກແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ລົງໄມ້ລົງມືສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງຊາດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄ ຊ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ນະ ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວກະໄດ້ທຳການ ສັກວັກຊີນ Pfizer ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເນື່ອງຈາກວ່າຕ່າງແຂວງນີ້ ຄືຄູ່ແຂວງຕ່າງໆນີ້ ບໍ່ມີຕູ້ແຊ່ອຸນ ຫະພູມລົບ 80 ອົງສາເນາະ ແຟນເພຈສູນຂໍ້ມູນການສຶກສາເພື່ອສຸຂະພາບ ສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍໄດ້ແຈ້ງເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍສຳລັບຜູ້ທີ່ຊິໄດ້ຮັບວັກຊີນຂອງລາວເນາະ ເປັນວັກຊີນ Pfizer ກະ ຊິມີຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ລວມເຖິງຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ ພຳນັກ ຫຼືວ່າອາໄສຢູ່ໃນສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ວ່າຊິເປັນເຮັດວຽກເນາະ ຢູ່ໃນ ໃນປະເທດລາວ ແລະຢູ່ສ ຳມະການຕ່າງໆ ຫຼືວ່າເປັນໄຊງານຕ່າງໆພວກນີ້ເນາະ ພິທີກອນລາຍການເວທີມະຫາຊົນກະໄດ້ກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ກະມີການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງສະເພາະຄົ ນລາວເທົ່ານັ້ນ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສ ຫຼືວ່າດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນລາວ ກະໄດ້ຮັບສິດ ນີ້ຄືກັນ ເພາະວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຊິເປັນຄົນຕ່າງຊາດ ທູຕານຸທູດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວກໍຕາມເນາະ ສຳນັກຂ່າວປະເທ ດລາວກະໄດ້ແຈ້ງຕົວນີ້ວ່າ ເພື່ອຕ້ອງການສື່ໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານລາວປະຕິບັດຕໍ່ຄົນຕ່າງຊາດໃນລາວເທົ່າທຽມກັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສິດທິພິເສດແກ່ຄົນບາງຊາດ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງສັກຢຸກສັກຢາໃຫ້ຄົນຕ່າງປະ ເທດໃນລາວນະ ມັນກໍເປັນຂອງທຳມະດາ ເພາະວ່າຄືໄກ່ຕາຍຫ່າຊີ້ນະ ຄັນວ່າໄກ່ຢູ່ໃນຄອກດຽວກັນນີ້ ສັກແຕ່ໂຕເກັ່ງໆ ໂຕທີ່ວ່າໂຕເອງມັກ ໂຕງາມໆ ອັນ ແລ້ວບໍ່ສັກໂຕຂີ້ຮ້າຍ ໄກ່ນ້ອຍຕ່າງໆນີ້ ມັນກໍເປັນ ແລ້ ວມັນກໍໄປຕິດໃສ່ໄກ່ທີ່ວ່າຖືກສັກຫັ້ນຄືກັນ ຄົນກໍຄືກັນ ຢູ່ໃນປະເທດດຽວກັນ ກໍຕ້ອງສັກໝົດ ບໍ່ວ່າຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ຕ່າງຊາດ ຫຼື ບໍ່ຕ່າງຊາດກໍຕາມ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ ສັກໃຫ້ຄົນເຖື່ອນບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າ ງໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ບໍ່ວ່າຄົນຊາດໃດກໍຢ່າ ຄັນວ່າແມ່ນມະນຸດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ຊິເປັນຄົນເຖື່ອນບໍ່ ລັກລີ້ຢູ່ ບໍ່ມີພາສປອດຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າສັກໃຫ້ໝົດ ເພາະວ່າຄັນຜູ້ໜຶ່ງເປັນແລ້ວ ມັ ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນເປັນ ແລ້ວບັດນີ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ສັກໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຫາກໍເລີ່ມສັກໃໝ່ບໍ່ ຫຼືວ່າເລີ່ມສັກມາແຕ່ໃດໆພຸ້ນ ກ່ອນໜ້ານີ້ກະ ກະໄດ້ມີການສັກຢູ່ ແຕ່ວ່າຈຳນວນ ວັກຊີນທີ່ມີຢູ່ຈຳກັດເນາະ ກະເລີຍມີການສັກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເປັນອັນດັບຕົ້ນໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າສັກຢານີ້ນະ ມື້ກີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ວ່າ ທ່ານວ່າສັກຢາ Pfizer ແມ່ນບໍ່ຊຸດນີ້ ແມ່ນ ຄືຕອນນີ້ກະມີ Pfizer ເຂົ້າມາເນາະ Pfizer ເຂົ້າມາ ແຕ່ວ່າກະຊິມີຊິໂນຟາມເຂົ້າມາອີກ 500,000 ໂດສຢູ່ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈເນາະ ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ການສັກຢຸກສັກຢານີ້ ສັກໃຫ້ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປນີ້ ເຂົາເ ຈົ້າຊິສັກ AstraZeneca ຫຼຸດລົງມານີ້ ເຂົາເຈົ້າຊິສັກ Pfizer ເພາະວ່າຢາ AstraZeneca ນີ້ ຕາມທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນ ຫຼືວ່າມີຫຼັກຖານນີ້ແມ່ນວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ວ່າອ່ອນກວ່າ 60 ປີນີ້ ບາງຜູ້ບາງຄົນດອກ ມັນກະເລັກໆນ້ອຍໆ ເປັນເລືອດກ້ າມໃນສະໝອງວ່າຊັ້ນເຖາະ ຕາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ເຂົາເຈົ້າມາອອກກົດ ຫຼືວ່າອອກກົດລະບຽບ ຫຼືວ່າແນວໃດ ສັ່ງໃຫ້ສັກ Pfizer ນີ້ ສຳລັບແຕ່ວ່າ 60 ປີລົງໄປ ແປວ່າສັກອັນນີ້ ສັກ AstraZeneca ໃຫ້ບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກໍພວກ 60 ປີຂຶ້ນໄ ປບໍ່ໃຫ້ສັກ Pfizer ແລ້ວຢູ່ໃນລາວນີ້ ແມ່ນວ່າສັກໃຫ້ຄົນ 60 ປີຂຶ້ນໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ຈັກມັນເປັນແນວໃດ ອັນ ອັນນີ້ເພິ່ນໄດ້ບອກເຫດຜົນຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຄື ຄື 60 ປີຂຶ້ນໄປນີ້ ກະສ່ວນໜຶ່ງເນາະ ແລ້ວກະຄົນທີ່ຕ່ຳກວ່າ 60 ປີ ກະຄືຄົນທີ່ມີ ພະຍາດປະຈຳໂຕ ອ່າ ເປັນພວກ ອ່າ ກ່ຽວກັບເບົາຫວານ ຄວາມດັນ ພວກໄອ້ ໄອ້ຕ່າງໆນີ້ເນາະ ເຈັດ ເຈັດ ເຈັດພະຍາດ ເຈັດໂລກຕົງນີ້ເນາະ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ຄືວ່າໃນວັນທີ 25 ບໍ່ດົນນານຂ້າງໜ້ານີ້ ຄືປະມາ ນສັບປະດາໜຶ່ງຂ້າງໜ້ານີ້ນະ ແມ່ນວ່າຢູ່ທີ່ເມືອງນາຊາຍທອງນີ້ ເຂົາເຈົ້າປະກາດແລ້ວໃຫ້ໄປສັກຢາ Pfizer ຢູ່ທີ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ອັນການໄປສັກນີ້ບໍ່ໄດ້ຈຳແນກອາຍຸ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ແມ່ນຫຍັງສັກໝົດ ຈັ່ງຊີ້ກໍແປວ່າ ການສັກຢາ Pfizer ໃຫ້ນີ້ບໍ່ໄດ້ເລືອກອາຍຸ ອັນນີ້ນີ້ ຂໍຖາມອີກວ່າເພິ່ນເປັນຫຍັງເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍເຫດຜົນບໍ່ ອັນນີ້ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍເຫດຜົນ ເລື່ອງສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ຕ່າງປະເທດນີ້ນະ ຢູ່ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວກະແປວ່າມີຄົນຈີນຫຼາຍເນາະ ບ້ານ ບ້ານຈີນເມືອງຈີນບັກຫຼາຍ ກໍແປວ່າສັກໃຫ້ຄົນຈີນ ຄົນຫວຽດນາມ ຄົນແມ່ນຫຍັງກະຢ່າ ສັກໃຫ້ໝົດນີ້ນະ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ ແຕ່ກ່ອນ ນີ້ບໍ່ໄດ້ສັກໃຫ້ພວກນີ້ ບັດນີ້ແປວ່າສັກໃຫ້ສະເໝີພາບກັນແລ້ວນີ້ ແຕ່ວ່າຢາຫັ້ນມັນມີຈຳກັດຫັ້ນ ມັນກະຊິໄດ້ມີຂໍ້ຈຳກັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງຫຼືບໍ່ເນາະ ມັນ ມັນກໍຕ້ອງມີຂໍ້ຈຳກັດເນາະ ເພາະວ່າບາງ ບາງຄົນນີ້ກໍ ຄັນຖ້ າບໍ່ເຂົ້າເກນ ເພິ່ນກໍເອົາໄວ້ກ່ອນ ແຕ່ຈິງໆແລ້ວນີ້ ທາງລາວເພິ່ນກໍດູແລຄົນຕ່າງຊາດ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຄົນໄທ ຫຼືວ່າຄົນອື່ນໆ ຊາດອື່ນໆນີ້ ສະເໝີພາບກັນຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ຢາມັນມາວ່າຊັ້ນ ຕ້ອງສັກໃຫ້ ສັກໃຫ້ໝົດ ໃຫ້ແ ລ້ວໄປໄວໆກໍປອດໄພກວ່າ ແຕ່ວ່າຢາກຖາມວ່າ ການສັກຢຸກສັກຢາ Pfizer ນີ້ນະ ມັນ ມັນຈະມີຢູ່ຕໍ່ໄປບໍ່ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ນີ້ Australia ກໍໃຫ້ເງິນຫຼາຍກວ່າ 15 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອວ່າໄປຊື້ຢາ Pfizer ມາສັກນີ້ ແລ້ວກະອ າເມລິກາກໍໃຫ້ຫຼາຍເຕີບມາອີກແລ້ວ ແລ້ວກະຍີ່ປຸ່ນກໍຈະໃຫ້ເງິນຄຳມາຊ່ວຍເລື່ອງຢາວັກຊີນນີ້ບັກຫຼາຍໆນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າ ແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ບອກບໍ່ວ່າ ເພິ່ນໄດ້ສັ່ງຊື້ຢາແລ້ວຫຼືຍັງ ເພາະວ່າການຊື້ຢານີ້ມັນບໍ່ແ ມ່ນວ່າ ຄືເຮົາໄປຊື້ໝາກມ່ວງ ຫຼືວ່າໄປຊື້ປາດອກປາແດກນ້ຳປາຢູ່ໃນຕະຫຼາດໄດ້ ຊື້ປັບໄດ້ປຸບ ຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນຕ້ອງລໍຄິວ ມັນມີຫຼາຍປະເທດຕ້ອງການນະ ມັນ ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ເພິ່ນສັ່ງຊື້ແລ້ວຫຼືຍັງ ອັນນີ້ຍັງບໍ່ ໄດ້ບອກເນາະ ແຕ່ວ່າມີ ມີນະໂຍບາຍໃນການຊື້ນຳຢູ່
SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະໂທລະສັບມືຖື